يعصمڪم من الله چؤ اي رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم انهن ڪافرن کي، مؤمنن کي، مسلمانن کي سڀني کي، منافقن کي، ته ڪير آهي، من ذا الذي يعصمڪم جيڪو الله جيڪو بچائي توهان کي، من الله الله کان جيڪو الله کان توهان کي پروٽيڪٽ ڪري، الله کان پروٽيڪٽ ڪري. ان اراد بڪم سوءا او اراد بڪم رحمه جيڪڏهن الله تعالي ارادو ڪري توهان تي ڪنهن بڇرائي جو يعني توهان کي جي موت جو يا توهان تي ڪنهن ظلم جو يا خرابي جو ته ڪير توهان جو بچاء ڪندو الله کان ۽ ڪير توهان کي الله جي رحمت کان مطلب ته جيڪڏهن رحمت الله جي آهي ته ڪير ان کي روڪي سگهندو يا معنيٰ سورت اعراف ۾ آهي سورت فاطر ۾ اهي لفظ اچن ٿا ته الله تعاليٰ جي رحمت جنهن تي ٿئي ان کي ڪير روڪي الله جو جنهن تي خرابي ڪا اچڻ واري هجي ته ان کي ڪير روڪي سگهي مطلب ته الله تعاليٰ کان سواء ٻيو ڪير ڪونهي هتي چو ان کي چؤ

انهن پنهنجي لاء ڪو نه لهندا من دون الله الله کان سوا ڪو ولي وليا ولا نصيرا نه ڪو ڪو مددگار نه ڪو ڪو ولي دوست احباب جيڪو انهن جي مدد ڪري حمايتي ڪون لهندا الله کان سوا قد يعلم الله اها آيت هئي قد يعلم الله المعوقين الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان ڄاڻون ٿا الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو بيشڪ ڄاڻي ٿو يقينن ڄاڻي ٿو قد يعلم الله المعوقين جيڪي روڪين ٿا، عاق، عاق چئبو آهي مطلب ته فلاڻي کي عاق ڪري ڇڏيو چوندا هئا پاڻ وٽ هو اردو ۾ به چوندا فارسي ۾ عاق ڪري ڇڏيو معنيٰ ڪنهن کي ڪڍي ڇڏڻ هن منجهان وراثت منجهان ته معوقين اهو جيڪي روڪين ٿا روڪين ٿا الله تعالي جي رستي کان ماڻهن کي يا هن جنگ کان يا هن رسول پاڪ صلي وسلم جي مدد کان جن کي روڪين ٿا انهن کي الله تعالي ڄاڻي ٿو ته اهي ڪير آهن قد يعلم الله المعوقين منڪم توهان ۾ جيڪي اهي آهن روڪڻ وارا انهن کي الله تعالي ڄاڻي ٿو والقائلين لاخوانهم هلم الينا ۽ جيڪي چون ٿا پنهنجي ڀائرن کي ته تئين وارو ڪيو بنا اسان ڏي ڀڄي اچو ۽ توهان محمد صلي الله عليه وسلم سان واسطو نه رکو ان سان مدد نه ڪريو ۽ توهان اسان وٽ اچو اهي انهن کي سڏين ٿا ته سڏڻ وارا قائلين جيڪي انهن کي سڏ ٿا ڪن جيڪي چون ٿا قول قائلين لاخوان پنهنجي ڀائرن کي يعني سندن جهڙا ئي منافق آهن ته انهن کي سڏين ٿا ته اچو اسان هلم الينا اسان ڏانهن اچو ولا ياتون الباس الا قليلا پر اهڙا ماڻهو جيڪڏهن توهان سان شامل هجن يعني رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان ته اهي جنگ ۾ حصو نه وٺندا ۽ جيڪڏهن وٺندا ته ٿورو وٺندا هاڻي قليل جي معنيٰ هتي اچي ٿورو ۽ يسير جي معنيٰ اڳ ۾ مطلب لفظ اهو آسان به آهي ۽ اهو به ٿوري جي معنيٰ ۾ اچي ٿوري وقت جي لاء هتي وري قليل جو لفظ پڌرو ڪيائين ڪونه ڪندا مدد توهان جي پر توهان سان پر ٿورو وقت پوء وري وڃي شامل ٿيندا منافقن سان مطلب ته ڪهڙو سچويشن آهي جنهن ۾ منافق جيڪي آهن سي تمام حاوي آهن اهڙي قسم ايتري قدر جو انهن مان ڊپ ٿو ٿئي ته هاڻي هي الائي اسانجي مدد ڪندو الائي اسانجي مخالفت ڪندو ڏکئي وقت تي پوء پٺتي ئي بيهي رهندو يا ماڳهين سامهون ٿي بيهي رهندو ڇا ڪندو

انهن جون اکيون ائين ڦرنديون هونديون ان وقت تون ڏسندين ته اکيون ڦرن ڪالذي يغشا عليه من الموت جهڙو ڄڻ موت هنن کي گهيري ورتو آهي هن کي غشا ڪري هن کي ويڙهي ورتو آهي گهيري ورتو آهي يغشا غشا غشي چئبو جيئن بيهوش ٿي وڃي ماڻهو يغشا مطلب هن کي ڍڪي ڇڏڻ دماغ جڏهن ڍڪجي ٿو وڃي مطلب ته ان کي چئبو آهي غشي غشي فلان حالت جيڪا بيهوشي جي حالت ته هو ڄڻ تو ڏانهن ٿا ڏسن جهڙو ڄڻ بيهوش هجن ڄڻ هن کي عقل حواس هجي ڪونه ڪو بس تو ڏانهن ائين اکيون پٽيو ويٺا نهارين جهڙو ڄڻ جيئرا ڪونه هجن مئل هجن فاذا ذهب الخوف پوء جڏهن هن جو خوف لهي ٿو وڃي يعني اسان ويا هليا تنهن وقت پوء سائين وڏي ڊگهيون پنهنجو

اسان کي ڏيو هي ڏيو. ان وقت ڄڻ کلي پڌري زبانن سان ڪن ٿا ابتڙ سبتڙ ڳالهيون. بالسنة حداد تکين زبانن سان، لوهه جي رڪ جي زبانن سان. اشحة علي الخير خير معنيٰ چڱائي چڱائي معنيٰ مال ملڪيت اهو اسان کي ڏيو هي فلاڻ ڏيو هي ٻڪري هي رڍ هي ڳئون هي تلوار هي فلاني شيء هي اسان کي کپي يا اسان کي ڏيو ڇو نٿا ڏيو اولئڪ لم يؤمنوا بيشڪ اهي جيڪي آهن سي ايمان وارا نه آهن فاحبط الله اعمالهم الله انهن جا اعمال ضائع ڪري ڇڏيا آهن مطلب اهڙا هئا سچويشن اهڙو پيدا ٿيو جنگ جي ختم ٿيڻ کان پوء وري ماڻهو منافق جيڪي آهن سي کلي پڌري نموني سان ڇڪ ڪن ته اسان کي ڏيو اسان کي ڏيو اسان کي ڏيو وڪان ذلڪ علي الله يسيرا هنن جا عمل ضايع ڪرڻ منجهه الله تعالي آسان يسيرا جو لفظ ٽي چار دفعا مطلب ته استعمال ٿئي ٿو هن سورت منجهه ته ڪنهن وقت گهٽ وقت ۾ ڪنهن وقت آسان ته الله تعاليٰ جي لاء اهو آسان آهي الله تعاليٰ توهان جا عمل ضايع ڪري ڇڏي ته اهو آسان آهي الله تعاليٰ هنن جا عمل ظاهر ڪري ڇڏي اهو هنن جي لاء آسان آهي مطلب اهو ڪو ڏکيو ڪم نه آهي الله تعاليٰ جو جو توهان جا يا منافقن جا يا انهن جا انهن جا عمل ضائع ڪري ڇڏي يحسبون الاحزاب لم يذهبوا اهي سمجهن ٿا ڄڻ اڃا پوئتي وري ڳالهه ٿي وڃي ته جڏهن ويٺا هئا اڃا احزاب وارا هئا ته اهي چون ٿا اڃا ويا ڪونهن ڳڻتي ۾ هئا ته اهي وڃن يا بيٺا آهن يا ڇا يحسبون الاحزاب ڀائين ٿا

اهو مارجي ويو ڪين يا جيئرو آهي ڪين پنهنجو انهي تي جيڪي احزاب آيا انهن ڇا ڪيو يا ڇا ڪيو مطلب ته اهي اهڙي نموني سان رٿون اهڙي رٿين ها ۽ دل ۾ چون ها ته اسين ٻاهر هجون ها ته چڱو هو بجاء شهر جي اهڙي نموني اها ڳالهه تمام سهڻي نموني سان الله تعالي فرمائي ٿو ته

دل ۾ چاهيندا ته اهي جيڪي هو پاڻ ان وقت جيڪڏهن لهي پون هوند لشڪر ڌاريان ته پاڻ هوند ٻاهر هجن ها ته سٺو هو جو هتان کان ويهي خبرون ٻڌن ها ته ڀئي ڇا ٿيو محمد سان ڪهڙي جٺ ٿي ڪهڙي ڳالهه ٿي ته اها خبرون ٻاهران کان ويهي پڇن ها بادون في الاعراب يسئلون عن انبائڪم توهان جي متعلق خبرون ٻاهران کان پڇن اهو سٺو آهي مطلب ماڻهو وار جي سچويشن ۾ لوڪيشن ۾ نه هجي ٻاهر هجي ٻاهران کان ويٺو خبرون ٻڌي ته جي انهن کان ڪهڙي جٺ ٿي جيڪي جن جو آئون حامي ٿو سڏايان پاڻي پاڻ کي هاڻي اهو سچويشن هو منافقن جو ولو ڪانوا فيڪم ما قاتلوا الا قليلا پر جيڪڏهن هو توهان سان هجن ها ته توهان سان نه وڙهن ها پر پر پر ٿورو هاڻي اهو ٻيو دفعو آيو آهي يا ويهين آيت منجه هن کان اڳ ۾ ارڙهين آيت ۾ ولا ياتون الباس الا قليلا هو پهرين اهو فرمائين پنهنجو ارڙهين آيت ۾ ته جنگ منجه ٿورو حصو وٺن ها وري هتي في فرمائين ته ولو ڪانوا فيڪم جيڪڏهن توهان سان گڏ هجن ها اهي ماڻهو ته ما قاتلوا الا قليلا ان منجهان خطرو ئي وڌيڪ ٿو ٿئي اهڙن ماڻهن منجهان منافق جيڪي آهن جو جيڪڏهن پنهنجو ساڻن ساڻ هجن ها اهو ڪي ماڻهو وٺي ويو هليو پنهنجو عبدالله بن ابي سلول جيڪو احد ۾ ۾ به ورتي ويو هن ۾ به ائين جو اهڙي نموني سان جنگ ۾ اهي ماڻهو گهٽ مدد ڪن ها مطلب ته هن منجهان ڪو مدد جو آسرو ڪون ماڳي ان ڪم کي ڦٽائڻ جو هن منجهان ڊپ خوف جيڪو آهي سو گهڻو هوندو آهي هاڻي هتي فرمايو ته سوڻ سهڻي آيت جيڪا آهي لقد ڪان لڪم في رسول الله اسوة حسنة هاڻي هوڏا منافقن جي ڳالهه ڪيائين هوڏا ڪافرن جي ڳالهه ڪيائين ۽ پنهنجو ته ههڙي نموني سان هو هن منجهان خطرو هن منجهان ههڙي نموني سان ڊپ ته هي الائي ڇا ڪندا ان سچويشن ۾ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جيڪو ويٺو هو ۽ جيڪو ثابت قدم ٿي ۽ مؤمن اتي ثابت قدم ٿيا ان جي ڳالهه اڳ ۾ به اچي وئي هاڻ وري به ايندي ته اهي ثابت قدم رهيا انهن جو امتحان ٿيو انهن سڀني ۾ محمد رسول الله صلي الله وسلم جو جيڪو ورتاء هو جيڪو اخلاق آهي ڪردار آهي هونء به جنرلي اسپيڪنگ منهنجي جنگ کان سواء به مطلب ته صلح جي زماني ۾ به ۽ جنگ جي خصوصن زماني ۾ جو هو ثابت قدم ٿي رهيو ۽ الله جي رسول صلي الله عليه وسلم جو اخلاق جيڪو آهي ڪردار جيڪو آهي سو اسوة حسنه آهي جو مثال آهي هڪڙو ماڊل آهي سهڻو جو جيڪو انهن ماڻهن جي لاء جيڪي لمن ڪان يرجو الله جيڪي اميد رکن ٿا الله سان ملاقات ڪرڻ جي آخرت ۾ واليوم الاخر ۽ آخرت جي ڏينهن ۾ جن جي اميد آهي وذڪر الله ڪثيرا ۽ ذڪر ڪن ٿا الله تعالي جو گهڻو انهن جي لاء جڻ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم مثال آهي مثالي ماڊل آهي ته ههڙي نموني تي ههڙي طريقي سان هلجي هو جنرلي اسپيڪنگ به صحيح ۽ صلح جي زماني ۾ صحيح ۽ پنهنجو جنگ جي زماني ۾ صحيح رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو هڪڙو مثال آهي اهو هن سورت ۾ جڻ هي آيت ۽ گهڻيون سورتون رسول پاڪ جي شان ۾ هن سورت ۾ آهن جيڪي هيء انهن منجهان هڪڙي آيت آهي. اڳتي به اينديون، هن کان اڳ ۾ به اچي وئي ته پنهنجو رسول پاڪ توهان جو جيڪو آهي سو نبي آهي ۽ توهان جو هن جون گهر واريون جيڪي آهن سي توهان جون امهات امهات آهن اهڙي ڳالهه اچي وئي اڳ ۾ هاڻي هتي اڳتي ولما را المؤمنون پر جيڪي مومنن کي ڏسندو جڏهن ڏٺو مسلمانن ولما را المؤمنون الاحزاب جڏهن احزاب کي جڏهن ڏٺو مؤمنن هاڻي انهي ۾ اها ڳالهه ٿي جيڪا سعد بن معاذ ۽ ٻئي سعد جيڪو آهي سو چئي ته ڀئي اسان هنن کي ڪونه ٿا ڏيون پنهنجو کجين منجهان ڪو حصو غطفان وارا هوازن وارا جيڪي بني سعد اسد وارا جيڪي آيا آهن انهن کي اسان ڇا لاء ڏيون جو اسان ايمان وارا آهيون انهن جڏهن ڏٺو انهن جي لشڪر جڏهن ڏٺائون ته تنهن وقت انهن ڇا چيو هوڏانهن منافقن ائين ٿي چيو يا منافقن جو ههڙو سچوئيشن هو، مؤمنن جو ڇا سچوئيشن هو اهو هتي فرمائي ٿو قالو ما قالو هذا ما وعدنا الله هي آهي جنهن جو الله تعالي اسان سان وعدو ڪيو آهي هي احزاب آيا آهن ڏهه هزار لشڪر ڪاهي آيو آهي پر مؤمن جو ثابت قدم رهيا انهن چيو ته هي آهي جيڪو الله تعالي اسان سان وعدو ڪيو آهي ۽ جيڪو وعدنا الله ورسوله ۽ رسول جيڪو اسان سان وعدو ڪيو آهي اهو هي آهي احزاب مطلب ته اسين هنن تي فتح پائينداسون ان شاء الله الله جي مدد سان اسان غالب ٿينداسون هنن تي و صدق الله ورسوله ۽ الله تعاليٰ سچ چيو آهي ۽ هن جي رسول به سچ چيو آهي ته اسين غالب ٿينداسون ۽ هنن کي اسين هٽائي ڪڍنداسون پر اسين هن سان مقابلي ۾ پختا بيٺا آهيون اهي چون ٿا جيڪي مومن آهن وما زادهم الا ايمانا ۽ جڏهن هنن جو ٻاهريان ڌاريا ماڻهو لشڪر ڪاهي آيا ته هنن جو ايمان وڌيو ايمان وڌڻ کان سواء ٻيو ڪو هنن جو نه وڌيو يعني هنن جي منافقي ڪانه هئي هنن جي دل ۾ نه ڪو نفاق هو نه ڪو ڪفر هو ايمان هنن جو پاڻ وڌيو جڏهن ڏٺائون وڏا هيترا ڏهه هزار ماڻهو جو ڏٺائون ته هنن کي ڏسي پاڻ هنن جو ايمان وڌيو ۽ ۽ چيائون ته الله تعالي هي موڪليا آهن اسان جي لاء ۽ اسان هنن تي غالب ٿينداسون ان شاء الله ۽ الله تعالي اسان جي مدد ڪندو هنن جو ايمان وڌيو هاڻي ايمان وڌڻ جي هتي ڳالهه الا ايمانا و تسليما ۽ تسليم يعني سرينڊر الله تعالي جي طريقي تي ايمان تي دين تي رسول جي هن تي هن جو ان ۾ وڌيا گهٽيا ڪونه. اهو ٿيو، اهو حال ٿيو، سچويشن ٿيو مؤمنن جو، هنن اهو حال ٿيو سچويشن ڪافرن جو ۽ منافقن جو جيڪي چڙهائي ڪري آيا، جيڪي وچ ۾ شامل هئا مديني ۾ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي شهر ۾ ۽ ان سان گڏ به هئا ته به منافقي هئن، هنن جو سچويشن اهو، مؤمنن جو سچويشن هي ۽ هاڻي من ال.

ان منجهان ڪي اهڙا آهن، جيڪي انتظار ۾ آهن ته اسان جو وقت اچي ته اسين شهيد ٿيڻ لاء تيار آهيون. پوء سعد بن معاذ رضي الله تعالٰي عنه کي تير لڳي ويو ان جنگ منجه، مطلب ته گهڻا ماڻهو مارجي ڪونه ويا پر هي زخمي ٿي ويو تير منجه جي ڪري. پوء اتي هن دعا گهري، يا الله! جيڪڏهن هاڻي قريش جيڪڏهن اڃا به جنگ ڪن ته پوء مون کي جيئرو رکجانء ته آئون اڃا به هنن سان وڙهان، پر جيڪڏهن هاڻي هنن ۾ همت نه هجي جنگ ڪرڻ جي ته پوء ڀلي مون کي تون شهيد ڪر مون کي ڀلي موت ڏي ۽ آئون تيار آهيان ٻنهي ڳالهين منجهه راضي آهيان جيڪو تنهنجي مرضي آهي ته مطلب ته اهڙي قسم جا مومن هئا جن اهڙيون ڳالهيون ڪيون ومنهم من ينتظر اهي آهن جيڪي انتظار ۾ آهن ته اسين ڪڏهن ٿا شهيد ٿيون اسين ڪڏهن ٿو اسان جو وقت اچي وما بدلوا تبديلا

انهن کي سچن سچي هئڻ جو عيوض ڏئي انهن کي ويعذب المنافقين جي منافقن کي عذاب ڪري ان شاء جيڪڏهن چاهي ته هاڻي جيڪڏهن چاهي ته جي معنيٰ اها آهي ته انهن ۾ ڪي منافق آهن يا جيڪي ڪي ڪافر آهن هن وقت اهي ايندڙ وقت تي جيڪڏهن چاهيندو الله تعاليٰ ته اهي مسلمان ٿيندا پوء مطلب ته جيئن

۽ اهو پنهنجو عڪرمه، ابو جهل جو پٽ عڪرمه هو، اهو مسلمان ٿيو، ٻيا ڪيترا ماڻهو مسلمان ٿيا، ان منجهه پوء الله تعاليٰ جيڪڏهن چاهي ته انهن کي ان ڏانهن موٽي، موٽ جي معنيٰ انهن جي توبه قبول ڪري، يتوب عليهم ان الله ڪان غفورا رحيما بيشڪ الله تعاليٰ غفور آهي ۽ رحيم آهي. ورد الله الذين ڪفروا بغيظهم هاڻي اهو سڄي جنگ منجهه جيڪي ويهه ڏينهن گهيرو هو ان کان اڳ ۾ مطلب ته ظاهر آهي اڃا پيا اچن ته ان جي خبر پئجي وئي ڇهه ڏينهن اڳ ۾ خبر پئي هئي ته ڇهه ڏينهن اهي ئي آهن پوء وري جڏهن موٽي وڃن هن ۾ بگيڙو پئجي ويو هو هن غطفان جا جيڪي قبيلو هو يا ڪهڙو هوازن جو اسد جو هن منجهان هڪڙو ماڻهو اهڙو پيدا ٿيو جو جنهن چيو ته آئون مسلمان آهيان پر آئون هاڻي ڪهڙو رول ادا ڪريان پوء هن وري وچ منجهه هنن کي چيو ته توهان کان هو ضامن وٺندا هن کي چيائين توهان کي ضامن نه ڏجو هي ڪري هو ڪري هنن جي وچ ۾ هڪڙو بگڙو ٿي هليو جو بني قريظه ۽ قريش جيڪي آهن سي پاڻ منجهه ان جو ٺاهه آخر ۾ ٽٽي پيو جيڪو پاڻ ٺاهيو هئائون ته اهو فيصلو ڪونه ٿيو هنن جي ته هن مطلب ته اهو هڪڙو هنن کي پاڻ منجهه ويڙهائي ڇڏيائين ڪمزور ٿي ويا هليا اهي

لم ينالوا خيرا مان ڪا چڱائي هنن کي هٿ نه آئي، چڱائي حاصل نه ڪيون. وڪفي ڪفي الله المؤمنين القتال ۽ الله تعالي خود ڪافي هو هن جي جنگ ۾ الله تعالي يعني حصو ورتو جنگ ۽ مسلمانن کي ڄڻ رڳو ڊپ رهيو ۽ کاڌو پيتي جي تڪليف رهي، سيء جي تڪليف رهي اهي ڳالهيون جيڪي نيچرل اهي تڪليفون رهيون پر الله تعالي پاڻ جيڪا جنگ ڪئي ڪافرن سان ۽ هنن کي جنگ ڪرڻ جو موقعو ڪونه آيو جو وڙهن ها ۽ مارجي وڃن ها ۽ شهيد ٿين ها، ڇا ٿئي ها، اهو ڪونه ٿيو. ڪفي الله المؤمنين القتال، قتال ۾ الله تعاليٰ ئي ڪافي هو جيڪو مؤمنن جي لاء. وڪان الله قويا عزيزا، بيشڪ الله تعاليٰ قوي آهي، عزيز آهي، سگهارو آهي، زبردست آهي.

بني نضير جو ذڪر جيڪو آهي سو اچي ٿو سورت حشر ۾ ۽ هي بني قريظه جو هاڻي هن ۾ آهي ان ۾ بيان ته اهي هئا معاهدي ۾ معاهدو ٽوڙيائون معاهدي ٽوڙڻ جي پوء سزا يا هنن جي جيڪو حامي هئا سعد ان فيصلو اهو ڪيو ڪيو ته هاڻي هنن کي قتل ڪريو جيڪي هن وڏا آهن ۽ پنهنجو عورتون ۽ هنن جا ٻار جيڪي آهن سي هنن جو وٺو هاڻ جيڪي ڪافر آهن يهودي آهن ڪرسچن آهن يا ٻيا جيڪي ماڻهو پوء اعتراض جيڪي ڪندا آهن رسول پاڪ صلي الله وسلم سي ته بني قريظه کي ڇو ماريو بني قريظه ڀئي جڏهن بغاوت ٿو ڪري جنهن وقت وقت ڏکيو ٿو اچي وڃي ان وقت جيڪڏهن توهان منهنجا ڪونهي مدد جي درڪار ۽ اهو هر وقت جيڪو آهي سو بغاوت ڪرڻ جي لاء يا ڌوکي ڏيڻ جي لاء خيانت ڪرڻ جي لاء تيار آهي ان کان اڳ ۾ ٻه واقعا ٿي ويا هليا بني نضير کي ڪڍي ڇڏيائون هن کي ڪڍي ڇڏيائون مطلب ته وڃي جيئرا ته وري موٽي آيا وري موٽي آيا وري سڄا ماڻهن کي گڏ ڪري وڙهڻ جي لاء آيا مطلب هن کي واجي ڇڏي ڏجي ته وري وڃن ڪو ٻيو ٻائيتال وري ٽين جنگ ڪرائيندا اچي چوٿين جنگ ڪرائيندا انهي ڪري پوء هنن کي قتل ڪرڻو پيو پوء اهو مطلب ته هڪڙو ٿيندو وزير فيصلو توهان جا حامي جيڪي آهن سي خود فيصلو ٿا ڏين، توهان کي خبر آهي ته جنگ ۾ ائين ٿيندو، يا توهان کي قتل ڪبو يا توهان سرينڊر ٿيندو يا توهان دين اختيار ڪندو يا ڇا ڪندو پر هي ٻي ڪا به ڳالهه ڪونه مڃيائون پوء هن کي قتل ڪرڻو پيو ۽ اها ڳالهه اعتراض ڪن ٿا ٻيو رسول پاڪ صلي وسلم جي ازواج مطهرات تي اعتراض ڪن ٿا حضرت زينب بن جحش جنهن جو ذڪر هن سورت ۾ ڄڻ ايندو زيد جو ان جي شادي يا ان جي ڳالهه ان تي اعتراض ڪندا آهن ۽ ٻيو جيڪو حضرت عائشه رضي الله تعالٰي عنها تي اعتراض ڪندا آهن پر البته اهي ڳالهيون هنن کي پوء هٿ اچي وينديون پوء هنن کي ان کي ئي ڦوليندا پوء اهي ٽئي ڳالهيون جيڪي آهن سي اسلام جي لاء هڪڙيون وڏيون اهميت رکن ٿيون ان ڳالهين جي علم هئڻ جي هئڻ گهرجي ماڻهو کي ڇا چوي ڇا چئجي ۽ ڇا ڪيئن جيڪو آهي سو ڪهڙي ڳالهه آهي اصل هاڻي هتي انهن جو آهي ته هو جيڪي پنهنجي صياصي صياص سو معني هن جا جيڪي قلعا هئا، ڪوٽ هئا، هن منجهان هن کي نڪرڻو پيو اهل الڪتاب کي، اهل الڪتاب معني هتي بني قريظه جيڪو آخري قبيلو وڃي بچيو يهودين جو ان جي متعلق ڳالهه آهي پوء باقي جيڪي قبيلا هئا سي ويا خيبر ۾ پوء وري خيبر تي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم پوء حملو ڪندو گويا ان واقعي کان پوء پوء اتان هي به اهي سڀئي ختم ٿيندا پوء ويندا هليا شام وام ۾ جيڪي بچيا سي وڃي ويندا هليا اوڏانهن وڃي پوء اتي اسلام پهچي ويندو هليو اها ڳالهه ٿيندي وانزل الذين ظاهروهم من اهل الڪتاب جن اهو مدد ڪئي انهن کي من من صياصيهم پنهنجي ڪوٽن منجهه وقذف في قلوبهم الرعب انهن تي ايترو رعب ڇانيو پهرين ته هو بيهي رهيا، پوء چيائون اسان پنهنجي هن ۾ آهيون، هن جي وري به عبدالله بن ابي هن جو پاسو پيو وٺي، هي پيا پاسو پيا وٺن، پر پوء انهن کي وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا پوء انهن منجهان فريق ڪي ڪو گروپ ڪي جيڪي آهن سي مارجي ويا هليا قتل ٿيا مطلب ته ڪي جيڪي آهن سي ورتا ويا ڇا غلام ڪيا ويا ٻانها ڪيا ويا عورتون جيڪي ٻار هئا ڇوڪرا واورثڪم وارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها ۽ الله تعالي وارث ڪيو توهان کي يعني نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم ۽ سندس اصحابن کي انهن جي زمين تي يعني بني قريظه جي زمين هي جيڪا ڀرسان ئي آهي هن جي جيڪا پهرين مسجد جيڪا ٺاهيائون پنهنجو ان جي ڀرسان ئي ڪو آهي ڏکڻ اوڀر جي طرف اها زمين هن کي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي هٿ ۾ آئي ته هنن جا گهر هٿ آيا اورثڪم ارضهم انهن جي زمين و ديارهم انهن جا گهر و اموالهم انهن جو مال ملڪيتون جيڪي آهن سي هٿ آيون و ارضا لم تطئوها ۽ اها ارض اها زمين جنهن تي اڃا توهان سوچيو ڪونه هو جنهن تي اڃا پهتا ڪونه هو جنهن تي اڃا پڄي ڪونه ٿي سگهيو يعني هو خيبر فتح ٿيندو هن کان پوء ۽ مڪو فتح ٿيندو هن کان پوء شام، سيريا، عراق، ميسوپوٽيميا، پنهنجو ايران، پنهنجا ايجپٽ، مصر، ڪنعان سڀ فتح ٿيندا. هن لفظ ۾ سڀ اهي ملڪ اچي ويا. لم تطئوها جتي اڃا پهتا ڪونه آهيو جتي اڃا تائين پڳا ڪونه آهيو جنهن توهان يا پير پير ئي نه رکيا هئا سائين جن ترجمو ڪيو آهي جتي توهان پير ئي نه رکيا هئا اتي توهان کي فتح ٿيندي حاصل ان شاء الله ته مطلب ته هن ۾ ۾ اهو اشارو ٿي هليو جيئن سورت جمعي ۾ اشارو آهي ته جيڪي مومن آهن ۽ جيڪي اڃا شامل نه ٿيا آهن اڃا شامل نه ٿيا آهن معنيٰ قيامت تائين جيڪي شامل نه ٿيا آهن مسلمان ٿيندا ويندا شامل ٿيندا ويندا ان جي صورت مان ماڻهن جي ۽ هتي زمينون جيڪي فتح ٿينديون وينديون جن منجه ماڻهو اسلام وارا پڄندا ويندا پهچندا ويندا

هتي هن ملڪ ۾ هن کان مطلب ته وڌندو انشاء الله پر ٻين ملڪن ۾ آسٽريليا نيوزيلنڊ فلاڻو ٽيرو سڄي دنيا جي ٻين ملڪن ۾ مسلمان پهتا آهن هاڻي مطلب ته مسلمان اتي رهن ٿا اسلام جو نالو وٺن ٿا ٻانگ ڏين ٿا اذان ڏين ٿا نماز پڙهن ٿا روزا رکن ٿا مطلب سڄو اسلام ڄڻ اتي آهي هاڻي سڀ ماڻهو مسلمان اتي ڪونهن پر الله تعالي اتي اسلام